خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر بېرىشىچە ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېت يىگىرمە بەشىنچى ماي كۈنى خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن ۋىدېئولۇق كۆرۈشۈپ ئۇنىڭ خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق ئەھۋالى ھەققىدە سۆزلىگەن بايانلىرىنى ئاڭلىغان شى جىنپىڭ خىتاينىڭ يۈز يىللىق كىشىلىك ھوقۇق تەرەققىياتىنى سۆزلەپ ئۆتكەندىن كېيىن كىشىلىك ھوقۇقنىڭمۇ دۆلەت تەۋەلىكى بولىدىغانلىقىنى خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئالدى بىلەن جان بېقىش ۋە تەرەققىي قىلىش ھوقۇقى ئىكەنلىكىنى ئېيتقان ئاندىن بۇ مەسىلىدە خىتاينىڭ ھېچكىمنىڭ تەلىم بېرىشىگە موھتاج ئەمەسلىكىنى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنى سىياسىيلاشتۇرماسلىق قورال قىلىۋالماسلىق ئۇنىڭدىن پايدىلىنىپ خىتاينىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلاشماسلىق كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن خىتاي تاراتقۇلىرى مىشېل باچېلېتنىڭ خىتايدىكى بۇ زىيارەتتىن ۋە شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشۈشتىن مەمنۇن بولغانلىقى ھەققىدىكى خەۋەرلەرنى بەس بەستە تارقاتقان شۇنداقلا مىشېل باچېلېتنىڭ خىتاينى تېخىمۇ ياخشى چۈشەنگەنلىكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نامراتلىقنى تۈگىتىپ كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش جەمئىيەتنى تەرەققىي قىلدۇرۇش جەھەتتە ئېرىشكەن نەتىجىلىرىگە قايىل بولغانلىقى ھەققىدىكى گەپلىرىنى ئالاھىدە تەشۋىق قىلغان مىشېل باچېلېتنىڭ بۇ قېتىملىق خىتاي زىيارىتى خىتاينى چۈشىنىدىغان دۆلەتلەر ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىدا ئەندىشە پەيدا قىلغان بولۇپ ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى باياناتچىسى نېد پرايس ئامېرىكىنىڭ مىشېل باچېلېتنىڭ بۇ زىيارىتىدىن ئۈمىد كۈتمەيدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى كۆزەتكۈچىلەرنىڭ تەخمىن قىلغىنىدەك شى جىنپىڭ مىشېل باچېلېت بىلەن كۆرۈشكەندە يەنىلا ئۆز گېپىنى يورغىلىتىپ ئۇنىڭغا خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە كىشىلىك ھوقۇقتىن ساۋاق بەرگەن ھەمدە كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىدىن پايدىلىنىپ خىتاينىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلاشماسلىق ھەققىدە چىرايلىق تەھدىت سالغان بى بى سى ئاگېنتلىقى يىگىرمە تۆتىنچى چى ماي كۈنى شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىنى ئاشكارىلىغاندىن كېيىن بۇ پارتلاتقۇچ خەۋەر دۇنيا مىقياسىدىكى چوڭ تاراتقۇلارنىڭ قىزىق نۇقتىسىغا ئايلانغانلىقى مەلۇم بۇ ھۆججەتنىڭ ئاشكارىلىنىشى بىلەن تەڭ خىتاي ئىزچىل تۈردە قايتا تەربىيىلەش مەركەزلىرى دەپ ئاتاپ كەلگەن جاينىڭ يىغىۋېلىش لاگېرلىرى ئىكەنلىكى ئاتالمىش كۇرسانتلارنىڭ ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنىڭ قۇربانلىرى ئىكەنلىكىنى دۇنياغا يەنە بىر قېتىم كۈچلۈك ئىسپاتلىرى بىلەن پاش قىلىنغان ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېت خىتايدا زىيارەتتە بولۇۋاتقاندا بۇ ھۆججەتنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى كۆپلىگەن دۆلەتلەرنىڭ رەھبەرلىرى سىياسەتچىلىرى ۋە كۆزەتكۈچىلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى يىگىرمە تۆتىنچى ماي كۈنى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئەپ بارغان قەبىھ زوراۋانلىقىنى ئەيىبلەپ ئامېرىكىدىكى ھەر قايسى چوڭ تاراتقۇلار بىردەك ئىشلەتكەن كىشىنى چۆچۈتىدىغان سۈرەتلەر دېگەن ئىبارىنى نەقىل ئورنىدا قوللانغان ئۇ بىز شىنجاڭدىكى يىغىۋېلىش لاگېرلىرى ھەققىدە ئېلان قىلىنغان خەۋەرلەر ۋە سۈرەتلەردىن چۆچۈپ كەتتۇق بۇ خەۋەرلەر شىنجاڭدىكى قەبىھ زوراۋانلىقنى كۆپلىگەن دەلىللەر بىلەن تېخىمۇ چوڭقۇر ئىسپاتلىدى دېگەن خاكېرلار ئارقىلىق قولغا چۈشۈرۈلگەن شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدە بەش مىڭ پارچىدىن كۆپ سۈرەت يۇقىرى دەرىجىلىك ساقچى ئەمەلدارلىرىنىڭ سۆزلىگەن سۆزى ۋە ساقچى ئورگانلىرىنىڭ قەبىھ نىزام بەلگىلىمىلىرى بار ئىكەن مەلۇم بولۇشىچە بۇ سۈرەتلەر ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى قەشقەر كونا شەھەر ناھىيىسىدە تۇتقۇن قىلىنغان ئاتالمىش كۇرسانتلارنىڭ باش سۈرەتلىرى ۋە ساقچىلارنىڭ لاگېردىكى زوراۋانلىق ھەرىكەتلىرىگە دائىر كۆرۈنۈشلەر بولۇپ كىشىنىڭ تېنىنى شۈركەندۈرىدىكەن شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدە باش سۈرەتلىرى بىلەن بىللە ئاشكارىلانغان تۇتقۇنلارنىڭ سانى ئۈچ مىڭ يەتتە يۈزدىن ئارتۇق بولۇپ بۇ سان قەشقەر كونا شەھەر ناھىيىسىدىن تۇتۇلغان كىشىلەرنىڭ پەقەتلا ئاز بىر قىسمى ئىكەن رادىيومىزنىڭ ئېنىقلىشىچە ھەم ئادرىئان زېنزنىڭ ماقالىسىدە تىلغا ئېلىنىشىچە قەشقەر كونا شەھەر ناھىيىسىدىن لاگېرغا تۇتۇپ كېتىلگەنلەرنىڭ سانى يىگىرمە مىڭدىن ئاشىدىغان بولۇپ ئۇلار قەشقەر كونا شەھەر ناھىيە نوپۇسىنىڭ ئون پىرسەنتىنى تەشكىل قىلىدىكەن باش سۈرەتلىرىدە ئەسەبىيلىك ۋە تېررورلۇق قالپىغى كىيگەن ئون تۆت ياشتىن يەتمىش بەش ياشقىچە بولغان ئۇيغۇرلارنىڭ قان ياشقا تولغان كۆزلىرى خىتاينىڭ دەھشەتلىك جىنايىتىنى نامايان قىلىپ دۇنيانىڭ ۋىجدانىغا سوئال قويۇۋاتقان بولۇپ دۇنيانىڭ بۇ جىنايەتكە قارشى ھەرىكەتكە ئۆتۈشى تەخىرسىز مەسىلىگە ئايلانماقتا ئىكەن ئىگىلىنىشىچە بۇ ھۆججەت ئارقىلىق خىتاينىڭ دەھشەتلىك جىنايىتى پاش بولغاندىن كېيىن كۆپلىگەن دۆلەتلەرنىڭ رەھبەرلىرى غەزەپلەنگەن چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلار چەكسىز ئازابلانغان گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئاننالىنا بايېربوك يىگىرمە تۆتىنچى ماي بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ بۇ سەل قارايدىغان ئىش ئەمەس سۈكۈت قىلىدىغان ئىش ئەمەس دېگەن ھەمدە شۇ كۈنى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى بىلەن تور ئارقىلىق كۆرۈشكەندە كىشىنى چۆچۈتىدىغان بۇ دوكلات ۋە ئىسپاتنى ئوتتۇرىغا قويۇپ بۇ ئەھۋالنى ئوچۇق ئاشكارا تەكشۈرۈشكە چاقىرغان ئەنگلىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرىمۇ خىتاينىڭ بۇ كىشىلىك ھوقۇق جىنايىتىنى قاتتىق ئەيىبلىگەن ۋە خىتاينى بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئىشخانىسى ئۆمىكىنى ئۇيغۇر رايونىدا چەكلىمىسىز تەكشۈرۈش ئەپ بېرىشقا يول قويۇشقا چاقىرغان بۈگۈنكى ئامېرىكا قاتارلىق كۆپلىگەن تاراتقۇلارمۇ شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى ھەققىدە باش ماقالە ئېلان قىلىپ بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل بەچلېتنى ئۇيغۇر رايونىدىكى زىيارىتى مەزگىلىدە بۇ مەسىلىنى ئېنىقلاپ تەھقىقلەپ كۆرۈشكە دەۋەت قىلغان خىتاي جې خې مىنىستىرى جاۋ كېجى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغاندا جې خې ساھەسىدىكى يۇقىرى دەرىجىلىك كادىرلارغا مەخپىي نۇتۇق سۆزلەپ ھازىر ئىچكى ئەھۋالدىن قارىغاندا پۈتۈن شىنجاڭدا ئىككى مىليوندىن ئارتۇق كىشى شىنجاڭ مۇستەقىللىقى ۋە ئىككى ئىزىم ئىدىيەسى بىلەن زەھەرلەنگەن جەنۇبىي شىنجاڭدا دىنىي ئەسەبىيلىك بىلەن زەھەرلەنگەن ئاممىنىڭ سانى ئىككى مىليوندىن ئاشىدۇ دېگەن يىگىرمە تۆتىنچى ماي كۈنى دۇنيا تاراتقۇلىرىنىڭ دىققەت نۇقتىسىغا ئايلانغان شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدە ئۇيغۇر تۇتقۇنلىرىنىڭ سۈرەتلىرىدىن باشقا يەنە خىتاينىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرىنىڭ سۆزلىرى ئاشكارىلانغان بولۇپ بۇلار كەڭ كۆلەملىك ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنىڭ يەنە بىر مۇھىم ئىسپاتى ھېسابلىنىدىكەن مەزكۇر ھۆججەتتە خىتاي جامائەت خەۋپسىزلىكى مىنىستىرى جاۋ كېجىنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىل ئالتىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنى شىنجاڭ ئاپتونوم رايونىدىكى جامائەت خەۋپسىزلىكى ۋە مۇقىملىق خىزمىتىدىن دوكلات ئاڭلاش يىغىنىدا قىلغان سۆزىنىڭ تولۇق تېكىستىمۇ بار ئىكەن جاۋ كېجىنىڭ بۇ سۆزىدە ئۇيغۇر رايونىدا ئىككى مىليوندىن كۆپ كىشىنىڭ پانتۈركىزم ۋە پانئىسلامىزم ئىدىيەسى ھەمدە شىنجاڭ مۇستەقىللىقى ئىدىيەسى بىلەن زەھەرلەنگەنلىكىنى جەنۇبىي شىنجاڭدا دىنىي ئەسەبىيلىكنىڭ قاتتىق تەسىرىگە ئۇچرىغانلارنىڭ ئىككى مىليوندىن ئاشىدىغانلىقىنى تىلغا ئالغان ئۇ يەنە شىنجاڭنى بىر يىلدا مۇقىملاشتۇرۇش، ئىككى يىلدا مۇستەھكەملەش، ئۈچ يىلدا دائىملاشتۇرۇش، بەش يىلدا ئومۇميۈزلۈك مۇقىملىقنى ئىشقا ئاشۇرۇش خىزمەت پىلانى ۋە نىشانىنىڭ تىكلەنگەنلىكىنى، بىر يىلدىن بېرى يەتتە مىڭ ئالتە يۈز يىگىرمە سەككىز ساقچى پونكىتى قۇرۇلغانلىقىنى، بىر مىڭ ئۈچ يۈز تۈرمىنىڭ كۆپەيتىلگەنلىكىنى، ئىچكىرى خىتايدىن بىر مىڭ بەش يۈز ساقچىنىڭ ياردەمگە ئەۋەتىلگەنلىكىنى تىلغا ئالغان. ئاندىن بۇ بىر يىلدا يىگىرمە مىڭ ئاتالمىش تېررورلۇق شايكىسىنىڭ يوقىتىلغانلىقىنى، بۇنىڭ ئالدىنقى ئون يىلدا يوقىتىلغانلارنىڭ بەش پۈتۈن بەش ھەسسىسى توغرا كېلىدىغانلىقىنى، ئون ئۈچ ئايدىن بېرى تېررورلۇق ۋەقەلىرىنىڭ يۈز بېرىپ باقمىغانلىقىنى ماختىغان جاۋ كېجىنىڭ بۇ سۆزىدىن خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىن باشلاپ ئاتالمىش پانتۈركىزم ۋە پانئىسلامىزم ئىدىيەسىدىن زەھەرلەنگەن مۇقىملىققا تەھدىت پەيدا قىلغۇچى ئۇيغۇرلارغا كەڭ كۆلەملىك زەربە بېرىشكە باشلىغانلىقى مەلۇم كۆزەتكۈچىلەرنىڭ قارىشىچە شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدە خىتاي ج خ مىنىستىرى جاۋ كېجىنىڭ شىنجاڭ مۇستەقىللىقى ئىككى ئىزم ۋە دىنىي ئەسەبىيلىك بىلەن زەھەرلەنگەنلەرنىڭ سانى تۆت مىليوندىن ئاشىدۇ دېيىشى خىتاينىڭ شۇ مىقداردىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا مىللەتلەرنى لاگېر ۋە تۈرمىلەرگە قامىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدىكەن مەلۇم مەنىدىن ئېيتقاندا بۇ خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنىڭ كۆلىمىنى كۆرسىتىپ بېرىدىكەن خىتاي تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سېكرېتارى ماشىڭرۇي يىگىرمە تۆتىنچى ماي كۈنى ئۈرۈمچىدە ئېچىلغان

ئۇ يەنە ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىشلەپچىقىرىش ۋە مال تەمىنلەش لىنىيىسىنى كېڭەيتىش ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىگە بولغان تەسىرى ۋە باشلامچىلىق رولىنى كۈچەيتىش قاتارلىقلارنى ئوتتۇرىغا قويغان كۆزەتكۈچىلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى دۇنياغا كېڭەيمىچىلىك قىلىش جۈملىدىن ئوتتۇرا ئاسىيانى ئۆز تەسىرى دائىرىسىگە ئېلىش ئۈچۈن بىر بەلباغ بىر يول ستراتېگىيىسىنى يولغا قويغان بولۇپ ئۇيغۇر رايونى ھازىر بۇ قۇرۇلۇشنىڭ نۇقتىلىق بازىسى ۋە مۇھىم تۈگۈنىگە ئايلانغان مەركىزىي ئاسىيا بويىچە مۇتەخەسسىس ئېركىن بايدۇروفنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرگىنىدەك خىتاينىڭ مەركىزىي ئاسىيا ئىستراتېگىيىسى بۇ رايوننى ئىقتىسادىي جەھەتتىن ئىگەللەش خىتاينىڭ نەپسى ئۈچۈن ئۇيغۇر رايونىنىڭ تەبىئىي بايلىقلىرىمۇ يەتمەيدۇ ئۇلار قازاقىستان ئۆزبېكىستان

شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىگە قارشى تەشۋىقات ئېلىپ بارغان بۇ تەشۋىقاتتا خىتاي تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنىپ ئون بەش يىللىق كېسىلگەن بىرەيلەن ئۆزىنىڭ دىنىي ئەسەبىيلىك ئىدىيەسىدىن زەھەرلەنگەنلىكىنى تۈرمىدە تەربىيەلىنىپ ئوڭشالغانلىقىنى خىتايچە ئۆگىنىپ تولۇق كۇرس دىپلومى ئالغانلىقىنى ئىپادىسى ياخشى بولغاچقا ئون بەش يىللىق مۇددەتنى ئىككى يىل توققۇز ئايدا تۈگىتىپ تۈرمىدىن چىققانلىقىنى بايان قىلغان تەشۋىقاتچىلارنىڭ بايان قىلىشىچە ئۇلارغا ئادۋوكات تەكلىپ قىلىش ئۆزىنى ئاقلاش ھوقۇقى بېرىلگەن پۇلى يوقلارغا ھەقسىز ئادۋوكاتلار تېپىپ بېرىلگەن بۇ تەشۋىقاتتا دىنىي ئەسەبىيلىك ئىدىيەسىدىن زەھەرلەنگەن بىرىنىڭ دۆلەتنى پارچىلاش جىنايىتى ئۆتكۈزگەن دەپ ئەيىبلىنىپ ئون بەش يىللىق كېسىلگەنلىكى مەلۇم تەھلىلچىلەرنىڭ قارىشىچە بۇنىڭدىن خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا خالىغانچە ئادەم تۇتۇش خالىغانچە جازا ھۆكۈم قىلىش ئەھۋالىنىڭ ئېغىر ئىكەنلىكىنى پەرەز قىلغىلى بولىدىكەن خىتاي ھۆكۈمىتى يەنە خالىغان چاغدا تۇتقۇنلارنى قويۇپ بېرىش ئارقىلىق ئۇلارنى سۆزلىتىپ ئۆز تەشۋىقاتى ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرىدىكەن
ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇرچە بۆلۈمىنىڭ چارشەنبە كۈنلۈك ئاڭلىتىشى داۋام قىلماقتا. تۆۋەندە تەپسىلىي خەۋەرلەر سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. بۇ سەھىپىمىزدە ئۆز ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز تەييارلىغان مۇھىم مەلۇماتلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.

ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېت بەش كۈنلۈك خىتاي زىيارىتىنى باشلىغان بىر ۋاقىتتا خىتاي ھۆكۈمىتى چەت ئەلدە ياشايدىغان ئائىلە ئەزالىرى لاگېر ۋە تۈرمىلەردىكى ئۇيغۇرلارغا قارىتا بېسىمنىمۇ كۈچەيتكەن ئۇلارغا چەت ئەل تاراتقۇلىرىدا تۇتقۇندىكى ئائىلە ئەزالىرىنىڭ دەۋاسىنى قىلماسلىق توغرىسىدا بېسىم قىلغان تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېت يىگىرمە ئۈچىنچى مايدىن باشلاپ ئۇيغۇر ئېلىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئالتە كۈنلۈك خىتاي زىيارىتىنى باشلىغان ئۇيغۇر ئېلى ئۇنىڭ خىتاي زىيارىتىنىڭ ئەڭ مۇھىم بېكىتى باچېلېتنىڭ ئۈرۈمچى قەشقەر قاتارلىق جايلاردىكى ئىككى كۈنلۈك زىيارىتى دۇنيانىڭ دىققەت نۇقتىسىغا ئايلانغان بىر ۋاقىتتا خىتاينىڭ بۇ زىيارەتتىن ئۆزىگە پايدىلىق بىر نەتىجە ھاسىل قىلىش ئۈچۈن ھەر خىل ۋاسىتىلەرنى ئىشلىتىۋاتقانلىقى مەلۇم مەلۇم بولۇشىچە خىتاي باچېلېتنىڭ زىيارىتى باشلىنىشتىن بۇرۇنلا چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئائىلە ئەزالىرىنى قالقان قىلىپ ئۇلارغا لاگېر ۋە تۈرمىلەردىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ داۋاسىنى قىلماسلىق توغرىسىدا بېسىم ئىشلىتىشنى باشلىۋەتكەن ئامېرىكىدىكى قەلبىنۇر غېنى خانىم ئەنە شۇ ئۇيغۇرلارنىڭ بىرى مەلۇم بولۇشىچە باچېلېتنىڭ خىتاي زىيارىتى باشلىنىشتىن بىر ھەپتە بۇرۇن خىتاينىڭ بايىنغولۇن ئوبلاستلىق دۆلەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسىدىكىلەر ئۇنىڭ چەرچەن ناھىيىسىدىكى ئانىسىنى ئىزدەپ بېرىپ ئۇنىڭغا قىزىنى گەپ قىلماسلىققا قايىل قىلىش توغرىسىدا بېسىم ئىشلەتكەن قەلبىنۇر غېنى يىگىرمە تۆتىنچى ماي كۈنى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ خىتاي دۆلەت خەۋپسىزلىك دائىرىلىرىنىڭ ئۇنىڭدىن ئانىسى ئارقىلىق ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ئېلان قىلغان ئۇچۇرلىرىنى ئۆچۈرۈۋېتىشنى تەلەپ قىلغانلىقىنى بىلدۈردى مىشېل باچېلېت خانىمنىڭكى بۇ شۇ بىزنىڭ يۇرتىمىزغا يېتىپ بېرىشىنىڭ بىر ھەپتە ئىلگىرى ئون ئىككىنچى چېسلا مەن بىر تىۋىت يوللىغانىدىم مىس مىشېل باچېلېتنى چاقىرىپ ئاچامنى سانجى ئىككىنچى ئاياللار تۈرمىسىدە يوقلىغىن ئاچامدىن سورىغىن سېنىڭ گۇنايىڭ نېمە دەپ ئاندىن خىتايدىن سورىغىن ناماز ئوقۇشقا بىر كىتاب ساقلىغانغا ئون يەتتە يىل مۇشۇنداق ھۆكۈم قىلىش توغرىمۇ دەپ سورىغىن دەپ بىر تىۋىت يوللىغانتىم شۇنىڭ ئالدى كەينىدە ئاندىن كېيىن بۇ ئوبلاستلىق ئەنچۈەنجۈنىڭكى ئاندىن كېيىن چەرچەن ناھىيەلىك يەرلىكلەرنىڭكى بېرىپ ئانامغا قوقاق سېلىپ ئامېرىكىدىكى قىزىڭ ھۆكۈمەتكە قارشى گەپ قىلىۋاتىدۇ ئەگەر سەن مۇشۇ قىزىڭغا سۆز قىلىپ ئاشۇ سوشال مېدىيادىكى تىۋىتتېردىكى ھەممە نەرسىنى ئۆچۈرۈشكە قايىل قىلمىساڭ ئىككى يۈزلىمىلىك جىنايەت ئۆتكۈزۈپ سەنمۇ سولىنىسەن دەپ ئاشۇنداق قورقۇتۇپتىكەنتۇق ئاشۇ تىۋىتنى يوللاپ ئىككىنچى كۈنى تېلېفون قىلسام بىچارە ئانام يىغلاپ يېرىم سائەت دېگەن ماڭا دېگەن ۋارقىراپ سىز مۇشۇنى ئۆچۈرمىسىڭىز ئانا بالىلىقتىن تانىمەن بېسىپ قويۇپتۇ ئاشۇلار شۇنچىلىك دەرىجىدە بېسىم قىلىپ بىچارە ئانامنى ئانا بالىلىقتىن تېنىشقا مەجبۇرلاپتۇ سېنىڭ قىزىڭنى سەن قايىل قىل بىرنەرسە يوللىمىسۇن دېسەك ئون ئىككىنچى چېسلا بەشىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىسى بىرنەرسە يوللاپتۇ دەپتىكەنتۇق تىۋىتتېرىمغا قارىسام ئاشۇ ئاشۇ تىۋىتكەن.
بۇ كورلىدىكى خىتاي دۆلەت خەۋپسىزلىك ئاپپاراتلىرىنىڭ قەلبىنۇر بىلەن تۇنجى قېتىم ئالاقە قىلىشى ياكى ئۇنىڭغا ئائىلىسى ئارقىلىق تۇنجى قېتىم بېسىم ئىشلىتىشى ئەمەس دائىرىلەر ئۆتكەن يىلمۇ ئۇنىڭغا ئۈندىدار ئارقىلىق رەسمىي تەھدىت سېلىپ سۆز قالدۇرغان ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ئوخشاش بىر ۋاقىتتا ئۇنىڭ ئىككى يىلدىن ئارتۇق ۋاقىتتىن بېرى سۆزلىشىپ باقمىغان ئىنىسىمۇ سۆز قالدۇرۇپ ئۇنىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى ئۇچۇرلىرىنى ئۆچۈرۈۋېتىشنى تەلەپ قىلغان ئۇكام بىلەن ئالاقىلاشمىغىلى ئىككى يىلدىن ئارتۇق بولغانتى ئاشۇ تىۋىتتىن كېيىن بىر كۈندىن كېيىن مەن بىلەن ئىككى يىل ئالاقىلاشمىغان ئۇكام يەنە ۋېيشىندىن ماڭا سۆز قالدۇرۇپتۇ شۇنداق قاتتىق گەپلەرنى قىپتۇ سەن بىزنى ياشىغىلى قويامسەن قويمامسەن سېنى ئاڭلىساقمۇ چەت ئەلدە سەن ئۇ يەرگە چىقىۋېلىپلا مەن ھۆكۈمەتكە قارشى بىلجىرلاپ يۈرۈپسەن، مېنى ئانامنى مۇشۇ ياشىغىلى قويمامسە سەن؟ ھەممە گېپىڭنى توختات، ھەممە نەرسەڭنى ئۆچە، دەپ ئۇمۇ سۆز قالدۇرۇپ قويۇپتۇ. چەرچەن ناھىيەسىدىكى بىر باشلانغۇچ مەكتەپنىڭ ئوقۇتقۇچىسى بولغان رەناگۈل غېنى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى لاگېرغا ئېلىپ كېتىلىپ ئىككى جىلنىڭ ئالدىدا ئون يەتتە جىل كېسىۋېتىلگەن ئۇنىڭ ناماز ئوقۇغانلىقى ئۈچۈن يەتتە جىل دىنىي كىتاب ساقلىغانلىقى ئۈچۈن ئون جىل كېسىلگەنلىكى مەلۇم قەلبىنۇر غېنىنىڭ ئېيتىشىچە ئوخشاش بىر ۋاقىت يەنە ئۇنىڭغا بايىنغولىن ئوبلاستلىق دۆلەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسىدىكىلەرمۇ سۆز قالدۇرۇپ ئۆزلىرىنىڭ ئانىسىنى يوقلاپ كەلگەنلىكىنى ئېيتقان بىخەتەرلىك ئىدارىسىدىكى ئادەم مېنى بىر ئىككى رولدا بىلەن ئالاقىلىشىۋاتقا ئولتۇرۇشۇپ ماڭا ھەر خىل ئۇسۇل ئادەتتىكى ئاقىۋات قىلىپ شۇ گەپ يوللاپتىكەن توق ھە تۈنۈگۈن سىزنىڭ ئاپىڭىزنى يوقلاپ كەلدۇق ئانداقاي مانداقاي ئاپىڭىزنىڭ ئەھۋالى ياخشى ئەمەس سالامەتلىكى ياخشى ئەمەس ئىكەن كۆزى ياخشى ئەمەس ئىكەن چىشلىرى چۈشۈپ كېتىپتۇ ئانداقاي مانداقاي ھە بىز ھالىدىن خەۋەر ئاۋاتىمىز دەپ ئاشۇ گەپتىن كېيىنلا ئاندىن بىر كۈندىن كېيىن تېلېفون قىلسام ئانام ماڭا يەنە يېرىم سائەت يىغلاپ دېگەن بىر مۇنچە ھېلىقى ئانا بالىلىقتىن كېچىمەن ئەگەر مۇشۇلارنى قىلمىسىڭىز بىزنى ياشىغىلى قويمىغۇدەك سىز مۇشتاق قىلىپ دەپ ئۇنىڭدىن كېيىن بىر كۈندىن كېيىنلا ئۇكام مانداق سۆز قالدۇرۇپتۇ شۇ ئاشۇلار ئاپىڭىزنى يوقلاپ كەلدۇق دېگەندىن كېيىن بىر ئىككى كۈندىن كېيىن ھەممىسى ھەممىسى ئاشۇ ئىككى ئۈچ كۈندە بولۇۋاتقان ئىش ئانام ئادەتتە ماڭا ئۆمرىدە مۇنداق ئېغىر گەپ قىلىپ باقمىغان ئاشۇلار باردۇق دېگەن كۈننىڭ ئەتىسى ئانام ماڭا ۋىدېئو كولدا ئاشۇنداق دەپ شۇنداق ئېغىر گەپ قىلىپ كەتتى يىغلاپ

مۇشۇنداق بىر مۇئەللىم ئۆزىمۇ شۇنداق تارىخقا ئىنتايىن قىزىقىدۇ، بىزمۇ داۋاملىق يېنىدا بولساق تارىخ توغرىلىق سۆزلەپ، بىزگە تەربىيە قىلىپ بېرىدىغان شۇنداق بىر بىلىملىك ئاكىمىز. ئەسمەت ئاكامنى بۇلار ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلىنىڭ بېشىدا بىر تۇتۇپ، ئاخىرىغا يېقىن قويۇپ بېرىپتىكەن. ئائىلەمدىن ئۇقۇشۇمچە خىزمەت ئورنىدىن ئاشۇنداق تۇيۇقسىزلا تۇتۇلۇپ كېتىلگەن. شۇڭا مەن مۇشۇ ھېچ قانداق ئويلىمايلا مۇشۇ ئەسمەت ئاكام تارىخ دەرسى بەرگەنلىكى ئۈچۈن مۇشتاق نىشانغا ئېلىنىپ كىرىپ كېتىپتۇ دەپ ئويلىدىم كېيىن چىقتى دېدى يەنە ئاشۇ دارىلمۇئەللىمىندە ئۆزىنىڭكى خىزمەت ئورنىغا قايتىپ بېرىپ دەرس ئۆتتى دەرس بېرىمەن دېدى قايتىدىن تۇتۇلغان ۋاقتىنى ئېنىق بىلدىم ئەمدى كۈنىگىچىلىكىنى بىلمىسەممۇ شۇ ئۆتكەن يەنى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ماي بەشىنچى ئايدا گۈلرۇي خانىم يىگىرمە تۆتىنچى ماي زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا گەرچە بەزىلەر قويۇپ بېرىلىپتۇ دېيىلسىمۇ بىراق ھېچكىمنىڭ بىخەتەر ئەمەسلىكىنى بىلدۈردى مېنىڭ ئويلىغىنىمدا ئەمدى بۇ قايتا تەربىيىلەش لاگېرلىرىغا كىردى بۇلار مەن بۇلار ئۈچۈن ئاكتىۋىزملىق قىلىپ ھەممە يەردە سۆزلەپ كەلدىم تۇغقانلىرىمنى تۇتۇپ كەتتى بۇ خىتاي

BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارىنىڭ ئالتە كۈنلۈك خىتاي زىيارىتىنىڭ پەقەت ئىككى كۈنى ئۇيغۇر ئېلىغا ئاجرىتىلغان بولسىمۇ بىراق ئۇيغۇرلار مەسىلىسى ئۇنىڭ زىيارىتىنىڭ ئاساسلىق سالمىقىنى تەشكىل قىلىدۇ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇنىڭ زىيارىتىنى باشلاشتىن خېلى بۇرۇنلا ئۇيغۇر ئېلىدا دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى قوغداش نامىدا تەشۋىقات پائالىيىتى قوزغاپ پۇقرالارغا ئاتالمىش دۆلەت مەخپىيەتلىكىگە ياتىدىغان نەرسىلەرنى ئېلىپ يۈرمەسلىك مۇزاكىرە قىلماسلىق توغرىسىدا ئاگاھلاندۇرۇش بەرگەن خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ قارىشىچە خىتاينىڭ باچېلېتنى كۈتۈۋېلىش ئۇسۇلى بىلەن ئۇنىڭ چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلارغا بېسىم ئىشلىتىشى ئوخشاش مەقسەتكە خىزمەت قىلىدىكەن خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ خىتاي تەتقىقاتچىسى ئالكان ئاكات بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى ئۇنىڭ ھەرىكىتى بىر بىرىگە ئانچە زىت ئەمەس چۈنكى ئۇنىڭ BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارىنى كۈتۈۋېلىش ئۇسۇلى بىلەن ئۇنىڭ ئوخشاش بىر ۋاقىتتا چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلار بىلەن ئالاقىلىشىشى بىر مەقسەتكە خىزمەت قىلىدۇ ئۇلار بۇ مەسىلىدىكى دۇنياۋى چاقىرىقلارنى كونترول قىلماقچى ئۇيغۇر رايونىدا يۈز بېرىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى ياپماقچى بولۇۋاتىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇلار بۇ زىيارەتنى تەشكىللەپ خەلقئارالىق تەنقىدلەرگە تاقابىل تۇرماقچى بولدى شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىت تەھدىت سېلىش قاتارلىق ۋاسىتىلەر ئارقىلىق چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازىنى ئۆچۈرۈپ بۇ مەقسەتكە خىزمەت قىلدۇرماقچى بولۇۋاتىدۇ ئۇنىڭ ئاساسىي مەقسىتى خىتاي ھۆكۈمىتى رايوندا سادىر قىلىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى ئاقلاش ياكى يوشۇرۇشتۇر ئالكان ئاكاتنىڭ ئېيتىشىچە باچېلېتنىڭ رايوندىكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتنى تۇتقۇنلارنىڭ ئاقىۋىتىنى شۇنداقلا خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ تۇتقۇندىكى ئائىلە ئەزالىرىنى سۈرۈشتۈرىدىغان بىر قانال قۇرۇشىنى ئۈمىد قىلسىمۇ لېكىن بۇ زىيارەتتىن بۇنداق بىر نەتىجە چىقىشىنى شەخسەن كۈتمەيدىكەن بىز ئۇنىڭ ئالدى بىلەن ھەممىدىن بۇرۇن رايوندىكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان زىيانكەشلىك تۇتقۇن تەن جازاسى قاتارلىق ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى، ئۇنىڭدىن قالسا رايوندىكى تۇتقۇنلارنىڭ ئىز دېرەكسىز يوقالغانلىرىنىڭ ئەھۋالى ۋە قەيەردە ئىكەنلىكىنى سۈرۈشتۈرۈشىنى كۈتىمىز. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن كىشىلەرنىڭ كەلگۈسىدە بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كېڭىشى ئارقىلىق ئائىلە ئەزالىرىنىڭ ئەھۋالى ۋە قەيەردە ئىكەنلىكىنى ئىگىلىشى ئۈچۈن ئۈنۈملۈك بىر قانال قۇرۇشىغا مۇۋەپپەق بولۇشىنى كۈتسەكمۇ، لېكىن مەن شەخسەن ئۇنىڭ بۇنداق بىر قىسقا زىيارەتتە ئەتراپلىق تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشنى كۈتۈش بەك رېئاللىققا ئۇيغۇن دەپ قارىمايمەن. BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارىئاتىنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى ماي باشلانغان خىتاي زىيارىتى خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى لاگېرلىرىغا ئائىت زور ھەجىملىك بىر يېڭى مەخپىي ھۆججىتى ئاشكارىلىنىپ، دۇنيادا يەنە بىر قېتىم قاتتىق زىلزىلە قوزغىغان پەيتكە توغرا كەلگەن. بۇ ھۆججەتنى ئامېرىكىنىڭ ۋاشىنگتون شەھىرىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندى رەتلەپ چىقىپ شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى ناملىق توردا ئېلان قىلغان بۇ ھۆججەتلەر قەشقەرنىڭ كونىشەھەر ناھىيىسىدىكى تۇتقۇنلارغا ئائىت بولۇپ ئۇنىڭدا لاگېردىكى ۋەھشىيلىكلەرنىڭ تاشقى دۇنيادىكىلەر تەسەۋۋۇر قىلغاندىنمۇ نەچچە ئون ھەسسە ئېغىر ئىكەنلىكى ناھايىتى تەپسىلىي ۋە جانلىق سۈرەتلەپ بېرىلگەن. ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن ياپونىيىدىكى رەسمىي زىيارىتى مەزگىلىدە قىلغان بىر سۆزىدە ئەگەر خىتاي تەيۋەنگە قوراللىق ھۇجۇم قوزغىسا ئۇ ھالدا ئامېرىكىنىڭ قوراللىق ئارىلىشىپ تەيۋەننى قوغدايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئامېرىكا پرېزىدېنتىنىڭ تەيۋەن مەسىلىسىدىكى ئېنىق پوزىتسىيىسى خىتاينى قاتتىق بىئارام قىلىشى بىلەن بىرگە ۋەزىيەت كۆزەتكۈچىلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى تۆەندە سىلەر بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي ئۇچۇرنى ئاڭلايسىلەر ئامېرىكا پرېزىدېنتى جو بايدېن ياپونىيىدىكى رەسمىي زىيارىتىنىڭ ئىككىنجى كۈنىدە يەنى يىگىرمە ئۈچىنچى ماي كۈنىدىكى مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا قىلغان

ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن بىلەن ياپونىيە باش ۋەزىرى كىشىدانىڭ ئورتاق مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا بىر مۇخبىر جو بايدېندىن سىز ئۇكراينىيە ئۇرۇشىغا مەلۇم سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن قوراللىق ئارىلىشىشنى خالىمىدىڭىز ئەمما ئوخشاش ئەھۋال تەيۋەنگە يۈز بېرىپ قالسا ھەربىي مۇداخىلە قىلامسىز دەپ سورىغان پىرېزىدېنت جو بايدېن بۇنىڭغا كەسكىن ھالدا شۇنداق بۇ دېگەن بىزنىڭ ۋەدىمىز دەپ جاۋاب قايتۇرغان

مەلۇم بولۇشىچە ھازىرغىچە ھېچقانداق بىر ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تەيۋەن مەسىلىسىگە قوراللىق ئارىلىشىدىغان ئارىلاشمايدىغانلىقى توغرىسىدا بۇنداق ئېنىق جاۋاب بېرىپ باقمىغان بولۇپ ئامېرىكىنىڭ بۇ ھەقتىكى پوزىتسىيىسى ئىزچىل مۇجمەل بولۇپ كەلگەن ئىكەن شۇڭا جو بايدېننىڭ خىتاينىڭ تام قوشنىسى ياپونىيىدە تۇرۇپ بىلدۈرگەن بۇ كەسكىن ئىپادىسى خىتاينى قاتتىق بىئارام قىلغان خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى پىرېزىدېنت بايدېننىڭ بۇ سۆزلىرىگە دەرھال ئىنكاس قايتۇرغان خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىن بۇنىڭغا قايتۇرغان ئىنكاسىدا تەيۋەن مەسىلىسىنى خىتاينىڭ ئىچكى ئىشى دېگەننى ئەسكەرتىپ خىتاينىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە زېمىن پۈتۈنلۈكىگە ئوخشاش يادرولۇق مەنپەئەتىگە چېتىلىدىغان مەسىلىلەردە مۇرەسسە قىلمايمىز ۋە يول قويمايمىز دېگەن سى ئېن ئېن تېلېۋىزىيىسىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە بىر خىتاي سىياسىتى بويىچە ئامېرىكا تەيۋەننىڭ خىتاينىڭ بىر قىسمى ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلسىمۇ ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۈگۈنگىچە ئۆز ئۆزىگە خوجا بولۇپ كەلگەن دېموكراتىك تەيۋەن ئۈستىدىكى ئىگىدارچىلىقىنى رەسمىي يوسۇندا ئېتىراپ قىلىپ باقمىغان شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئامېرىكا بۈگۈنگىچە تەيۋەننى مۇداپىئە قوراللىرى بىلەن تەمىنلەپ كەلگەن بولسىمۇ ئەمما تەيۋەن خىتاينىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغاندا قوراللىق مۇداخىلە قىلىپ قىلمايدىغانلىقى ھەققىدە ئېنىق پوزىتسىيە بىلدۈرۈپ باقمىغان ئىكەن شۇڭا بايدېننىڭ سۆزىدىن كېيىنلا ئاق ساراي بۇ ھەقتە بايانات بېرىپ ئامېرىكىنىڭ بىر خىتاي سىياسىتىدە ئۆزگىرىش بولمىغانلىقىنى قايتا تەكىتلىگەن ئامېرىكا پىرېزىدېنتى بايدېننىڭ باياناتى ۋەزىيەت كۆزەتكۈچىلىرى ئارىسىدا ئوخشىمىغان پىكىرلەرگە يول ئاچتى ئامېرىكىدىكى سىياسەت تەتقىقات مەركەزلىرىدىن ئامېرىكا تاشقى سىياسەت كېڭىشىنىڭ تەتقىقاتچىسى مايكل سوبولىك بۇ ھەقتە رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە پىرېزىدېنت بايدېن بىلەن ئاق ساراينىڭ پوزىتسىيىسىدىكى بىردەكلىكنىڭ ساقلىنىشىنىڭ زۆرۈرلۈكىنى بىلدۈردى ئۇ ئېلخەت ئارقىلىق قايتۇرغان ئىنكاسىدا مۇنداق دېگەن

تەيۋەن مەسىلىسىدىكى ئىستراتېگىيىلىك مۈجمەللىكنى قەستەن يوقىتىشقا ئۇرۇنۇۋاتقان بولۇشى مۇمكىن ياكى يەنە بىرى پرېزىدېنتنىڭ پوزىتسىيىسى ئۆز ئەمەلدارلىرى بىلەن بىردەك ئەمەس مەنچە پرېزىدېنت بۇ ئەھۋالنى دەرھال ئايدىڭلاشتۇرۇشى كېرەك يەنە بىر قىسىم كۆزەتكۈچىلەر بولسا پرېزىدېنت بايدېننىڭ بۇ كەسكىن جاۋابىنى قارشى ئاغان ئۇلار بۇنى خىتاينىڭ تەيۋەننى ئىشغال قىلىشقا ئۇرۇنۇشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ دەپ باھالىغان ئاتلانتىك مۇنبىرى ئاقىللار ئامبىرى مۇتەخەسسىسى پروفېسسور مەتيۇ كرونىگ تىۋىتتېردا يازغان ئىنكاسىدا جو بايدېننىڭ بۇ ئىپادىنى ئوخشىمىغان سورۇنلاردا ئۈچىنچى قېتىم دېيىشى ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىپ تۇرۇپ ستراتېگىيىلىك مۈجمەللىك ئاخىرلىشىپ ئۇنىڭ ئورنىغا ستراتېگىيىلىك ئېنىقلىق كەلدى بۇ بايدېننىڭ ئۈچىنچى قېتىم بۇنداق دېيىشى بولۇپ ناھايتى ياخشى ئەھۋال ھېسابلىنىدۇ خىتاي ئەسلىدە بۇنى قارشى ئېلىشى كېرەك چۈنكى ۋاشىنگتون بېيجىڭنىڭ چوتنى خاتا سوقۇپ قالماسلىقىغا ياردەم قىلىۋاتىدۇ دېگەن ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ۋەزىيەت ئانالىزچىسى ئىلشات ھەسەن ئەپەندىمۇ پىرېزىدېنت جو بايدېننىڭ بۇ سۆزنى قىلىشىنىڭ تاسادىپىيلىق ئەمەسلىكىنى ئېيتتى ئامېرىكىدا پىرېزىدېنتنى خەلق سايلاپ چىقىدۇ. سايلىنىپ چىققاندىن كېيىن قارار چىقىرىش پۈتۈنلەي پىرېزىدېنتنىڭ قولىدا. بىر دۆلەت بىلەن ئۇرۇش قىلىش، بولۇپمۇ خەلقئارا ۋەزىيىتىدە پىرېزىدېنتنىڭكى ئاخىرقى قارار چىقىرىش ھوقۇق شۇ ئادەمدە بولىدۇ. ئۇ ئاقساراينىڭ باياناتچىدا بولمايدۇ، جو بايدېن چىقىرىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردە كىمنىڭ گېپى ھېساب، جو بايدېننىڭ گېپى ھېساب. ھەم بۈگۈنكى كۈندە نېمە ئۈچۈن ئامېرىكا ئوچۇق-ئاشكارا بىز تەيۋاننى قوراللىق قوغدايمىز دەپ بۇ گەپنى ئېنىق دېدى دېگەندە، ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدا ئالدىدا روس تەھدىتلەرنى قىلدى ئۇكرائىناغا، ئەمما ئامېرىكا ئويىدا ئۇنداق قىلما دەپ بىز ئارىلاشمايمىز دېگەن گەپنى بالدۇر دەپ قويدى. دېگەچكە روس ئامېرىكىنى قورقۇپ ئارىلاشمىدى دېدى، كىردى بىر مۇستەقىل دۆلەتكە ھۇجۇم قىلدى، تاجاۋۇز قىلدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇ يەردە ئۆلۈم بولۇۋاتىدۇ، قان تۆكۈلۈۋاتىدۇ. بۇنىڭدىن دۇنيا، بولۇپمۇ ئامېرىكا باشلىق ئەركىنسۆيەر دۇنيا زوراۋانلارغا يول قويۇشنىڭكى پۈتۈنلەي خاتالىقى. بۇنى زوراۋانلار ئاجىز دەپ چۈشىنىدىغانلىقىنى بىلگەچكە، خىتاينى يەنە ئۇرۇشنى باشلاپ سالمىسۇن، ئامېرىكا ئارىلىشالمايدۇ، ئارىلاشمايدۇ، قورقىدۇ دەيدىغان ھەر خىل گەپلەر بولمىسۇن ئۈچۈن جو بايدېن ئارىلىشىمىز، قوراللىق قوغدايمىز، دېدى.
ۋال سترىت جورنالنىڭ ئېيتىشىچە، بايدېننىڭ بۇ قېتىمقى ئاسىيا سەپىرى نۆۋەتتە خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ دىققىتى روسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا قىلغان تاجاۋۇزىغا مەركەزلىشىپ قالغان بىر مەزگىلدە ئامېرىكىنىڭ يەنىلا خىتاي تەھدىتىگە تاقابىل تۇرۇشنى مۇھىم ئورۇنغا قويىدىغانلىقىنى نامايان قىلىشنى مەقسەت قىلىدىكەن ئۇنىڭ تەيۋەن ھەققىدىكى كەسكىن ئىپادىسى ئامېرىكىنىڭ ئۇكرائىنا ئۇرۇشى سەۋەبىدىن دىققىتىنىڭ چېچىلىپ كەتمىگەنلىكىنى ۋە خىتايغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن ئاسىيا ئىتتىپاقىنى كۈچەيتىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىكەن يەنە بىر ياقتىن جو بايدېن بىلەن ياپونىيە باش ۋەزىرى فومىيو كىشىدانىڭ ئورتاق ئاخبارات يىغىنىدا كىشىدامۇ ناھايىتى ئېنىق قىلىپ ئۆزلىرىنىڭ تەيۋەن مەسىلىسىدە ئامېرىكا بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ شەرقىي ئاسىيادا ھېچكىمنىڭ روسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا قىلغىنىنى تەكرارلىشىغا يول قويمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئاقساراينىڭ ئىككى تەرەپ ئۇچرىشىشى ھەققىدىكى خەۋەردىن قارىغاندا يىگىرمە ئۈچىنچى ماي دۈشەنبە كۈنى جو بايدېن بىلەن فومىيو كىشىدا خىتاينىڭ خەلقئارا قانۇنغا زىت ۋە بارغانسېرى زومىگەرلىشىۋاتقان قىلمىشلىرىغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن يېقىندىن ھەمكارلىشىشقا ۋەدە بەرگەن پرېزىدېنت جو بايدېن يەنە ياپونىيەنىڭ دۆلەت مۇداپىئەسىنى كۈچەيتىش پىلانىنى قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ۋە ھەتتا مەن ياپونىيەنىڭ ئۆز مۇداپىئەسىنى كۈچەيتىش ئىرادىسىنى ئالقىشلايمەن كۈچلۈك ياپونىيە ۋە شۇنداقلا كۈچلۈك ياپونىيە ئامېرىكا ئىتتىپاقى رايوننىڭ ياخشىلىقى ئۈچۈندۇر دېگەن مەلۇم بولۇشىچە پرېزىدېنت بايدېن ياپونىيەدىكى زىيارىتى مەزگىلىدە يەنى يىگىرمە ئۈچىنچى ماي دۈشەنبە كۈنى يەنە ئامېرىكا ۋە ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرلىرى رەقەملىك تىجارەت پاكىز ئېنېرگىيە ئىشچى خىزمەتچىلەرنى قوغداش ۋە چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش خىزمىتىدە تېخىمۇ يېقىندىن ھەمكارلىشىشىغا ياردەم بېرىدىغان ھىندى تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي رامكىسى پىلانىنى تونۇشتۇرغان بولۇپ بۇ ئۇنىڭ ئاسىيا زىيارىتىنىڭ ئەڭ مۇھىم نۇقتىسى بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن سىي ئېن ئېن تېلېۋىزىيەسىنىڭ ئېيتىشىچە جو بايدېن بۇ پىلاننى تونۇشتۇرغاندا يىگىرمە بىرىنچى ئەسىر ئىقتىسادىنىڭ كەلگۈسى ئاساسەن ھىندى تىنچ ئوكياندا يېزىلىدۇ دېگەن ھىندى تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي رامكىسىغا قاتناشقان دۆلەتلەر ئاۋسترالىيە برونېي ھىندىستان ھىندونېزىيە ياپونىيە كورېيە مالايسىيا يېڭى زېلاندىيە فىلىپپىن سىنگاپور تايلاند ۋە ۋېيتنام قاتارلىقلار بولۇپ ئۇ خىتاينى ئۆز ئىچىگە ئالمايدىكەن ئاقساراينىڭ باياناتىدىن قارىغاندا يىگىرمە تۆرتىنچى ماي سەيشەنبە كۈنى يەنە ياپونىيەدە تۆرت دۆلەت ئىتتىپاقىنىڭ يىغىنى ئېچىلغان بولۇپ يىغىندا پرېزىدېنت جو بايدېن ئاۋسترالىيە باش مىنىستىرى ئانتونى ئالبانېس ھىندىستان باش مىنىستىرى نارېندرا مودى ياپونىيەنىڭ باش ۋەزىرى فومىيو كىشىدا بىلەن ئۇچرىشىپ ئۇلار بىلەن ئەركىن ۋە ئوچۇق ھىندى تىنچ ئوكياننى قوغداش سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي بىخەتەرلىككە كاپالەتلىك قىلىش تور بىخەتەرلىكى يۇقۇمدىن ساقلىنىش

جازا مۇددىتىنى ئۆتەۋاتقان ئوتتۇز ئىككى ياشلىق ئالمىرە ئەركىن قەشقەردە لاگېرغا ئادەم تۇتۇشتا ئاكتىپ خىزمەت كۆرسەتكەن بىر ساقچى خادىمىنىڭ قىزى بولۇپ ئۇ تۈركىيە كىنو فىلىمىنى كۆرگەنلىكىدەك ئاتالمىش جىنايىتى ئۈچۈن سوتقا تارتىلغاندا ساقچى دادىسىمۇ يېقىن تۇغقانلىرىدىن بولغان مەكىت ناھىيىسىنىڭ ھاكىمى ئەنۋەر تۇرسۇنمۇ ئۇنى ئون يىللىق كېسىلىشتىن قوغدىيالمىغان مۇخبىرىمىزنىڭ تېلېفون زىيارەتلىرى داۋامىدا بۇ ئۇچۇرنىڭ توغرىلىقى دەلىللەندى تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇردىن بۇ ھەقتە مەلۇمات ئاڭلايسىلەر ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيانقى چوڭ تۇتقۇندا ئۇيغۇر رايونىدا ئەتىۋارلىنىپ خىزمەتكە سېلىنىۋاتقان ئەمەلدار ۋە خادىملارنىڭمۇ بىۋاسىتە ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ ئېغىر جازالاردىن خالىي بولالمىغانلىقى كۆپلىگەن پاكىتلار بىلەن ئوتتۇرىغا چىقماقتا رادىيومىزغا كەلگەن بىر ئىنكاستا بايان قىلىنىشىچە ئەسلىدە قەشقەردىكى بىر دوختۇرخانىدا سېسترا بولۇپ ئىشلەۋاتقان ئالمىرە ئەركىن تۈركىيە كىنو فىلىمىنى كۆرگەنلىكى ئۈچۈن تۇتقۇن قىلىنغان ئۇنىڭ تۇتۇلۇشىنى شۇ مەزگىلدە لاگېرغا ئادەم تۇتۇشتا ئەڭ ئاكتىپ خىزمەت كۆرسىتىۋاتقان يەنى كېچىلىرى كىشىلەرنىڭ ئۆيىگە بېسىپ كىرىش ۋە زوراۋانلىق بىلەن ئېلىپ مېڭىشتىكى غالجىرلىقى بىلەن تونۇلغان ساقچى دادىسىمۇ توسۇپ قالالمىغان ئالمىرە سوتسىز ھۆكۈم بىلەن ئون يىللىق كېسىلگەندە ئۇنىڭ قەشقەر ۋالىي مەھكىمىسىدىكى ھاممىسىمۇ ۋە ھاممىسىنىڭ مەكىت ناھىيىسىدىكى ھاكىم يولدىشى ئەنۋەر تۇرسۇنمۇ جازادىن قوغدىيالمىغان. بىز ئىنكاستا قالدۇرغان ئالاقە ئۇچۇرىغا ئاساسەن ئالمىرەنىڭ دادىسى مەزكۇر ساقچى خادىمىغا تېلېفون قىلدۇق.

بۇ ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك ياكى مەملىكەت دەرىجىلىك ئالغان مۇكاپاتلىرىڭىز بارمۇ يوقمۇ؟ ياق.
پارتىيەگە ئىلتىماس سۇندىڭىزمۇ؟
پارتىيەگە ئىلتىماس يازغان، تەستىقلىمىدى. تەستىقلانمىدى. ئۇ ئۆزىنىڭ لاگېرغا ئادەم تۇتۇشتىكى ئاكتىپچانلىقىنى ماختىنىش بىلەن تىلغا ئېلىپ، دەسلەپكى بىر يىلدىلا ئىككى مىڭچە كىشىنىڭ لاگېرغا ئاپىرىلىشىدا ئۆزىنىڭ سەپنىڭ ئالدىدا ۋەزىپە ئىجرا قىلغانلىقىنى،

ئۇ پەرزەنتلىرىنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالىنى سورىغىنىمىزدا، قىزى ئالمىرەنىڭ ئۈرۈمچى ئاياللار تۈرمىسىدە جازا مۇددىتىنى ئۆتەۋاتقانلىقىنى ئاشكارىلىدى. بالىلىرىڭىزچۇ، ئىككى بالىڭىز نەدە؟
قارىداش چوڭى سېسترا ئىدى، ئۇمۇ تېلېفوندا چاتاق چىقىپ، ئۇنى تەربىيەلەشكە ئەپ كەتكەن. ئىسمى نېمە ئۇ ياقنىڭ؟ ئالمىرە. ئالمىرە قانچە ياش؟ ئوتتۇز ئىككى ياش. ئۇنىڭ دېيىشىچىمۇ، ئالمىرە تۈركىيە فىلىمىنى كۆرگەنلىكى ئۈچۈن تۇتقۇن قىلىنغان.

پەقەت قولىغا تەگكەن سوت ھۆكمىدىن قىزىنىڭ ئون يىللىق كېسىلگەنلىكىنى بىلگەن. ئۇنداقتا شۇنى تۈركىيەنىڭكى تۈركىيە فىلمىنى كۆرگەنلىكى ئۈچۈن ئون يىللىق كېسىلدى دېسەك توغرا بولىدۇ دېگەن گەپ. شۇنداقمۇ؟ ئۇنىڭ بايانلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، دائىرىلەرنىڭ ئالدىدا ئۇ ئۆزىنىڭ ئاكتىپچانلىقىنىڭ يۈز خاتىرىسى بولمىغاندىن كېيىن قەشقەر ۋالىي مەھكىمىسىدىكى سىڭلىسىنىڭ يولدىشى، مەكىت ناھىيىسىنىڭ ھاكىمى ئەنۋەر تۇرسۇندىن ياردەم كۈتكەن. ئەمما ئۇلارنىڭ ئەمىلىمۇ

مەزكۇر ساقچى خادىمى قەشقەرنىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتى ھەققىدە توختىلىپ، بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى ۋەكىللىرىنىڭ نۆۋەتتە ئۈرۈمچىدە ئىكەنلىكى، ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە قەشقەرگە كېلىدىغانلىقىدىن خەۋىرى بارلىقىنى تىلغا ئالدى. بې دې تېدىن تەكشۈرۈشكە كېلىدىغانلار كەپ بولدىمۇ تېخى قەشقەرگە كەلمىدىمۇ؟ كەلسە بۇ كۆرۈشىدىغان ئادەملەرنىڭ ئىچىدە سىز بارمۇ يوقمۇ بۇ ئىلغار شەخسلەر بىلەن كۆرۈشىدىغان بولغاندىكىن سىز بىلەن كۆرۈشۈپ قالامدىكى بۇنداق ئەخچان ياق ۋە بۇ بۇ شۇنچىلا بۇ خىزمەت كۆرسىتىپسىز بۇ كېچىدە كىشىلەرنىڭ ئۆيلىرىگە بېسىپ كىرىدىغانغا سىز كىرىپسىز نېمە ئۈچۈن سىزنى بۇ كۆرۈشتۈرمەيدۇ بۇ تەكشۈرگۈچىلەر بىلەن. ئاساسەن ما گويۈ تىلدا سۆزلىگەندىكىن بىزنىڭ گويۈ سەۋىيىمىز ياخشى بولمىغاندىكىن شۇ. توققۇز گەپنىڭ بېشىنى چۈشىنىدىكەنمىز توققۇزنى چۈشەنمىگەندىكىن. ئۇ يەنە ئۆزى ۋە ساپداشلىرىنىڭ BDT ۋەكىللىرى كېلىشنىڭ ئالدىدا دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى قوغداش ھەققىدە ئاھالىلەرنى جىددىي ھالدا ئاگاھلاندۇرۇۋاتقانلىقىنى بايان قىلدى. ھازىر مۇشۇ تەشۋىقات ئىشلىرىدا نېمىلەرگە ئەھمىيەت بېرىۋاتىسىلەر مۇشۇ كۈنلەردە؟ BDTدىن كۆپرەك كەلگەن تەكشۈرۈشلىرى بار ئەمدى ئالدىمىزدا. بۇنى كەلسە شۇ ھازىرقى مۇ ۋەزىيەتنىڭ بەلەنلىكى، تۇرمۇشىمىزنىڭ بەلەن بولغانلىقىنى شۇ توغرىلىق گەپ قىلساڭ بولىدۇ ھە.
بىز ئۇنىڭدىن، ئەگەر BDT ۋەكىللىرى بىلەن كۆرۈشۈپ قالسا، قىزى ئالمىرانىڭ ئەھۋالىنى مەلۇم قىلىپ قىلمايدىغانلىقىنى سورىغىنىمىزدا، بۇنى مۇمكىن بولسا دېمەيدىغانلىقى، ئەگەر دېيىشكە مەجبۇر بولۇپ قالسا، جازانى ھەقلىق دەپ ئىپادە بىلدۈرىدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى. مەسىلەن، ئۇرۇق تۇغقانلىرىڭىز مەسىلەن، ئاشۇ BDTدىن كەلدى. كېلىپ سىزنىڭكى ئاشۇ ئۇرۇق تۇغقانلىرىڭىزنى سورىسا، دەمسىز دېمەمسىز؟ ئۇرۇق تۇغقانلىرىڭدىن بارمۇ تۇتۇپ كەتكەنلەر دېسە، بار دەپ جاۋاب بېرەمسىز، يوق دەپ جاۋاب بېرەمسىز؟ ئۆزىڭىزنىڭ مەلۇماتى بويىچە.

ئاتالمىش يۈز كېلەلمەيدىغان ئىش قىپ قويغانلىقىنى تىلغا ئالدى.
ھۆكۈمەت يۈز كېلەلمىگۈدەك ئىش قىلغان بولسا جازالانغىنى توغرا. ياخشى ئادەم بولۇپ چىقسۇن دېدۇق شۇ. ئۆزى بىر سابىق ساقچى ئائىلىسىدە چوڭ بولغان، نۆۋەت ياۋروپادا ياشاۋاتقان ئابلىمىت ئەپەندى مەزكۇر تىپتىكى ساقچى خادىملىرى ھەققىدە پىكىر بايان قىلىپ، بۇ خىل كىشىلەرنىڭ مەۋجۇتلىقىدىن ئەجەبلەنمەيدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئابلىمىت ئەپەندى، ھەر قانداق مىللەتنىڭ، ھەر قانداق كوللېكتىپنىڭ ئىچىدە چوقۇم باشقا ھەر خىل نىيەت مەقسەتلىدىكى مىجەز خاراكتېردىكى ئادەملەرنىڭ بولۇشى ئىنتايىن تەبىئىي نورمال بىر ھادىسە. مەسىلەن ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ۋاقتىدا گېرمانلىنىڭ ئارىسىدىنمۇ سوۋېت تەرەپكە ئۆتۈپ كېتىپ ئۇرۇش قىلغانلار بار، سوۋېتلىنىڭ ئىچىدىنمۇ رۇسلىنىڭ ئىچىدىنمۇ گېرمانلىغا ئۆتۈپ كېتىپ سوۋېتكە قارشى ئۇرۇش قىلغانلار بار دېگەندەك ئەمدى. خىتاي تەرەپنىڭ ساقچى قوبۇل قىلىشتا ئەقلىي ۋە ئەخلاقىي سۈپىتىنى ئەمەس، ئۆزلىرىگە ساداقىتىنى بىرىنچى شەرت قىلغىنى ئۈچۈن ئۇيغۇر رايونىدىكى غەيرىي ئىنسانىي ئىجرائاتلىرىنى ئوڭۇشلۇق ھالدا داۋاملاشتۇرۇۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.
بۇ ئەسلىدىنلا ھېلىقى مائارىپتا بىزنىڭكى مىللىيلىكىمىز تەكىتلەنمىگەنلىكىمىز ئۈچۈن، مائارىپىمىز ئۆزىمىزنىڭ قولىدا بولمىغانلىقىمىز ئۈچۈن بۇ مىللىي ئېڭى يۇقىرى ئادەملىرىمىز ئازتى بىزنىڭكى. شۇڭا كۆپ قىسىم ئادەمنى مۇشۇنداق خىتاي ھېلىقى ئۆزىگىلا ئىتائەت قىلىشقا، ئۆزىنىڭ بۇيرۇقىغىلا بويسۇنۇشقا ۋە ئۇنى ئىجرا قىلىشقىلا تەربىيەلەپ چىققان دېسەك خاتالاشمايمىز مېنىڭچە. ئابلىمىت ئەپەندى يەنە ساقچى خادىملىرى ئىچىدىكى زور قىسمىنىڭ چارىسىزلىق ئىچىدە ۋەزىپە ئىجرا قىلىۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتسە، يۇقىرىقىدەك شەرتسىز ساداقەتمەن ساقچىلاردىن خىتاي تەرەپنىڭ ھەم رايوندىكى باستۇرۇش ھەرىكەتلىرىدە، ھەم تەشۋىقات ئىشلىرىدا ئۈنۈملۈك پايدىلىنىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى.
بۇ ئەمدى بىزنىڭ ئۇيغۇرنىڭ ئارىسىدىمۇ بىر تۈركۈم ماڭقۇرتلىنى يوق دېيەلمەيمىز. بۇلاردىن بۇ خىتاي ھۆكۈمىتى تېخىمۇ ئۈنۈملۈك پايدىلىنىۋاتىدۇ. شۇڭا مۇشۇنداق ئادەملەردىن پايدىلىنىپ ئۆزىنىڭكى سىياسەتلىرىنى

تۆۋەندە بۇ نامايىش ھەققىدىكى تەپسىلىي خەۋەرنى گېرمانىيىدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر.
ئۇيغۇرلارغا ئەركىنلىك! ئۇيغۇرلارغا ئەركىنلىك! ياشىسۇن ئازادلىق! ياشىسۇن ئازادلىق! خىتايلار ۋەتىنىمىزدىن چىقىپ كەتسۇن!
خىتايلار ۋەتىنىمىزدىن چىقىپ كەتسۇن! دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئۇيۇشتۇرغان مىللىي كېڭەش يىغىنىغا قاتنىشىش ئۈچۈن گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىگە جەم بولغان ئۇيغۇرلار بۈگۈن شىنجاڭ ساقچى ئارخىپلىرىنىڭ ئاشكارىلىنىشى مۇناسىۋىتى بىلەن ميۇنخېندىكى خىتاي كونسۇلخانىسىنىڭ ئالدىدا نارازىلىق نامايىشى ئېلىپ باردى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى نامايىش مۇقەددىمىسىدە نۇتۇق سۆزلەپ، بۇ ئارخىپنىڭ يىللاردىن بۇيان

ئەمما بىز بەش ئالتە يىلدىن بۇيان دۇنيانى بۇ قىرغىنچىلىققا سۈكۈت قىلماسلىققا ئاگاھلاندۇرۇپ كەلدۇق، ھەقىقەتەن بىر قاتار بىر قاتار نەتىجىلەر كۆزگە كۆرۈنەرلىك نەتىجىلەر دۇنيادا مەيدانغا كەلدى. ئىككىنچى كېڭەشتە مۇشۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى قانداق دۇنياغا ئاڭلىتالايمىز؟ دۇنيانىڭ دىققىتىنى قانداق تارتالايمىز؟ دېگەن مەسىلىلەر مۇزاكىرە قىلىنغان تۆت يىلدىن كېيىن، بۈگۈن توققۇز دانە پارلامېنت ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تونۇغان، بىر ھۆكۈمەت ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى تونۇغان، ئامېرىكىدا قانۇنلار چىققان ئۇيغۇر سوتى بۇ خىتاينىڭ زۇلۇمىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ ئېلان قىلغان ۋە نۇرغۇنلىغان شىركەتلەرگە خەلقئارا ھەمكارلىق بىلەن

ئامېرىكىدىن كېلىپ بۇ نامايىشقا قاتناشقان ئامېرىكا ئالەم قاتنىشى ئىدارىسىنىڭ تەتقىقاتچىسى دوكتور ئەركىن سىدىق ئەپەندى نەق مەيداندىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا بۇ نامايىشنىڭ دەل ۋاقتىدا ئۇيۇشتۇرۇلغانلىقىنى تىلغا ئالدى.
بۈگۈنكى بۇ پائالىيەت ناھايىتى ئۆز ۋاقتىدا ياخشى ئورۇنلاشتۇرۇلۇپتۇ. مەن گېرمانىيەگە كېلىشتىن بۇرۇن بۇنى ئاڭلىمىغان. كەپ ئاڭلاپ يولدا ئۇچۇرنى كۆرگەندىن كېيىن شۇنداق خوش بولدۇم. ئەمدى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن كېيىن شەرقىي تۈركىستاندىكى خەلقىمىزگە بەك ئېغىر زىيانلار بولۇپ كەتتى شۇڭا بۈگۈن مانا نامايىشنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇلۇشى ناھايىتى دەل ۋاقتىدا مۇشۇنى ئۆزىمىزنىڭ ئاۋازىنى دۇنياغا يەنە بىر ئاڭلىتىشتا ناھايىتى زور ئەھمىيەتلىك ئىش بوپتۇ بۈگۈن شۇنداق قىسقا ۋاقىت ئىچىدە قارار قىلىپ بۇ ئىشنى ئېلىپ بارىمىز دېسەكمۇ ھازىر شۇنداق جىق قېرىنداشلار كەپتۇ ناھايىتى تەسىرلەندىم مېنىكى بۇنداق كۆپ ئۇيغۇرلارغا قاتناشقان نامايىشلارنى بۇرۇن ئانچە كۆپ كۆرۈپ باقمىغان ئەمدى شۇنىڭغا بەك تەسىرلەندىم ياپونىيەدىن كېلىپ بۇ نامايىشقا قاتناشقان ئىلھام مەخمۇت ئەپەندىمۇ مەزكۇر نامايىش توغرىسىدا قاراشلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتتى بۈگۈنكى بۇ نامايىشتا مەن ئىنتايىن ھاياجانلاندىم پۈتۈن دۇنيادا ھەر قايسى دۆلەتلەردىن كەلگەن قېرىنداشلار بۇ يەرگە جەم بولۇپ يەنە بىر قېتىم خىتايلارغا پۈتۈن دۇنيادىكى ئۇيغۇرلارنىڭكى ئىتتىپاق ۋەتىنىمىزنى قايتۇرۇش ۋە قولغا ئېلىش ئىرادىمىزنىڭ قەتئىي سۇنمىغانلىقى شۇنىڭ ئىپادىلىگەنلىكىنى كۆرۈپ ئىنتايىن ھاياجانغا چۆمدۈم خۇدايىم بۇيرۇسا بىزنىڭ بۇ دەۋايىمىز تېخىمۇ داۋاملىشىدۇ ھەمدە چوقۇم شەرقىي تۈركىستان ۋەتەننى قولغا كەلتۈرۈش يولىدا ئاخىرغىچە كۈرەش قىلىمىز نامايىش جەريانىدا گېرمانىيە يېشىللار پارتىيىسىنىڭ سابىق رەھبەرلىرىدىن مارگارېتا باۋزې خانىممۇ نۇتۇقلار سۆزلەپ شىنجاڭ ساقچى ئارخىپلىرىنىڭ ئاشكارىلىنىشىنىڭ ئەھمىيەتلىرى توغرىسىدا پىكىر بايان قىلىپ ئۆتتى

خىتاي ساقچى ئارخىپى دەپ ئاتالغان قەشقەر كونىشەھەر ۋە باشقا بىر ئىككى ناھىيىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تۇتقۇن قىلغان ئۇيغۇرلار كېسىلگەن ئۇيغۇرلار مۇشۇلار ھەققىدىكى ئۇچۇرلار ئېلان قىلىنغان مۇشۇنداق بىر ھالقىلىق پەيتكە توغرا كەلدى شۇڭلاشقا چەت ئەلدىكى قېرىنداشلارنىڭ ھەممىمىزنىڭ كۆڭلى يېرىم كۆڭلىمىز سۇنۇق مۇشۇنداق بىر پەيتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ زالىملىقىغا ۋەھشىي جىنايى قىلمىشلىرىغا قارىتا ئىنكاسىمىزنى بىلدۈرۈش خىتاينىڭ بۇ زۇلۇمنى توختىتىشى تاشقى دۇنيانىڭ خىتايغا قارىتا ھەرىكەت قىلىشىنى مۇراجىئەت قىلىپ شۇ نارازىلىق پائالىيىتى ئۈچۈن دۇنيانىڭ ھەممە يېرىدىن كەلگەن قېرىنداشلار خىتاينىڭ مۇشۇ ميۇنخېندىكى كونسۇلخانىسى ئالدىدا توپلىشىپ شوئار توۋلاپ ئۆزىمىزنىڭ غەزىپىنى ئىپادىلەۋاتىمىز ئەلۋەتتە بۇ ۋەتەن خەلقىمىز بىلەن بولغان شۇ ئادالەتسىزلىككە قارىتا مۇشۇلار بىلەن مۈرىنى مۈرىگە تىكلەپ تەڭ تۇرۇش ۋەتەن خەلقىمىز مۇشۇنداق قىيىن ئەھۋالدا تۇرغاندا چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەتەننىڭ مۇستەقىللىق بايرىغىنى يەرگە چۈشۈرمەي ئېگىز كۆتۈرۈپ ۋەتەندىكى خەلقىمىزنىڭ شۇ دەردىگە دەرمان بولۇپ شۇلارنىڭ ئاۋازى بولۇپ شۇ ئاۋازنى تاشقى دۇنياغا يەتكۈزۈۋاتىمىز شۇنىڭ ئۈچۈن پەۋقۇلئاددە مۇھىم ئىنشاللا بۇ زۇلۇم تۈگەيدۇ ھەممە زۇلۇم مەڭگۈلۈك بولمايدۇ خەلقىمىزنىڭ ھۆرلۈك تاڭلىرىمۇ يېقىن ئىنشاللا چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلار بۇ تارىخىي ۋەزىپىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئورۇنلايدۇ ۋەتىنىمىزدىكى مۇشۇ زۇلۇمنى تۈگىتىشتە ھالقىلىق رول ئوينايدۇ دەپ قارايمەن شۇنىڭ ئۈچۈن بۇنداق مەزكۇر نامايىشقا يەنە ھەرقايسى ئەللەردىن بىر قىسىم لاگېر شاھىتلىرىمۇ كېلىپ قاتناشقان ئىدى گوللاندىيەدىن كەلگەن لاگېر شاھىتى قەلبىنۇر سىدىق خانىممۇ نامايىش جەريانىدا نۇتۇقلار سۆزلىدى ۋە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ ئۆزىنىڭ ھاياجانلىرىنى ئىپادە قىلدى.
بۈگۈن بۇ بىر تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە نامايىش دەپ ئويلايمەن چۈنكى مانا بۇ ميۇنخېندىكى خىتاي كونسۇلىنىڭ ئالدىدا بولۇۋاتىدۇ بۇ نامايىش ھەم تۈنۈگۈن بىر ھالقىلىق بىر كۈندە پۈتۈن ئاشۇ خىتايدا بولۇۋاتقان تۈرمىلەردىكى كامپ لاگېرلاردىكى شۇ ھۆججەتلەر شۇ كامپ لاگېرلاردا قامال قىلىنغان شۇ يەردە تۇتقۇنلارنىڭ رەسىملىرى پۈتۈن دۇنيا خەلقىگە ئاشكارا قىلىۋەتكەن ئۇنىڭدىن سىرت ب د ت دىكى باچېلېت خانىمنىڭ ۋەتىنىمىزدە زىيارەت بولۇۋاتقان مۇشۇنداق بىر پەيتتە بۇ ئاشكارا بولدى پۈتۈن دۇنياغا خىتاينىڭ ئەپتى بەشىرىسى يەنە بىر قېتىم ئاشكارىلاندى بىزنىڭ بەرگەن گۇۋاھلىقلىرىمىز يەنە بىر قېتىم تېخىمۇ بىر ئىسپاتلاندى ئۇنىڭ ئۈچۈن بۇ نامايىش بۇ يەردە ناھايىتى دەل ۋاقتىدا ئېلىپ بېرىلغان بىر نامايىش بولدى دەپ ئويلايمەن ئۆزۈم شۇنچىلىك ھاياجان ئىچىدە بىر سائەت داۋام قىلغان بۇ نامايىش جاراڭلىق شوئارلار بىلەن ناھايىتى جانلىق كەيپىيات ئىچىدە ئۆتتى گېرمانىيىدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
يىگىرمە تۆتىنچى ماي كۈنى ئەنقەرەدىكى خىتاي ئەلچىخانىسى ئالدىدا ئۇيغۇر لاگېر شاھىتلىرى ئۆتكۈزگەن نامايىشقا تۈركىيەدىكى ئۆكتىچى پارتىيىلەردىن بولغان ئىيى پارتىيىسىمۇ قاتنىشىپ بايانات ئېلان قىلغان تۆۋەندە بۇ نامايىش ھەققىدىكى تەپسىلىي ئۇچۇرنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر خىتاي ھۆكۈمىتىدىن يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا سولانغان ئائىلىلىرى ھەققىدە ئىزاھات بېرىشنى تەلەپ قىلىپ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنىدىن ئېتىبارەن پائالىيەت باشلىغان لاگېر قۇربانلىرى يېقىنلىرى

ئۇلار تۈركىيە ساقچىلىرىنىڭ توسالغۇسىغا ئۇچرىغان بولسىمۇ، ياخشى پارتىيىسى رەھبەرلىرىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشتى. ئىستانبۇلدىن ئەنقەرەدىكى خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ ئالدىغا كەلگەن سەككىز ئەتراپىدا لاگېر قۇربانى ياشلار يىگىرمە تۆتىنچى ماي كۈنى تۈركىيە ساقچىلىرىنىڭ بارلىق توسالغۇلىرىغا قارىماستىن جازا لاگېرلىرىغا قامالغان ئاتا-ئانا ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنىڭ رەسىملىرىنى قولىدا كۆتۈرگەن ھالدا شوئار توۋلىشىپ بايانات بەردى. مىرزەخمەت ئىلياس ئوغلى خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ ئالدىدا بەرگەن باياناتىدا پۈتۈن دۇنيا دۆلەتلىرىنىڭ رەھبەرلىرىنى، بولۇپمۇ تۈركىيە پىرېزىدېنتىنى ئۇيغۇرلارغا ئىگە چىقىشقا چاقىرىپ مۇنداق دېدى.
ئەي دۇنيا لىدېرلىرى، سىزە سۆيلىيىم، چىن دوغۇ تۈركىستاندا توپيەكۈن بىر سويقىرىما

خىتاي ھۆكۈمىتىدىن يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا سولانغان ئائىلىلىرى ھەققىدە ئىزاھات بېرىشنى تەلەپ قىلىپ، ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنىدىن ئېتىبارەن نۆۋەتتە تۇرۇش پائالىيىتىنى باشلىغان لاگېر قۇربانلىرى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئىككىنچى ئاينىڭ ئۈچىنچى كۈنى ئەنقەرەدىكى خىتاي ئەلچىخانىسى ئالدىدا نامايىش قىلغاندىمۇ توسالغۇغا ئۇچرىغانىدى. بۇ ئۇيغۇر ياشلار بىر يېرىم يىلدىن بۇيان خىتاينىڭ ئىستانبۇلدىكى كونسۇلخانىسى يېقىنىدا نارازىلىق نامايىشى ئۆتكۈزگەن بولسىمۇ، يېقىنلىرىنىڭ ئاقىۋىتى توغرىسىدا مەلۇمات ئالالمىغان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى مەغپىرەت ئىمىن نامايىشنى توسۇۋاتقان ساقچىلارغا مۇنداق دېدى. بىز ئىستانبۇلدىكى خىتاي كونسۇلخانىسى ئالدىدا ئىككى يىلدىن بۇيان ئائىلىلىرىمىز ھەققىدە خەۋەر ئېلىشقا تىرىشىۋاتىمىز. بىزنىڭ باشقا ئىشىمىز يوقمۇ؟ بىز پەقەتلا يېقىنلىرىمىز ھاياتتىمۇ؟ ئۆلدىمۇ؟ لاگېردىمۇ؟ ئۇلار قەيەردە؟ بۇلارنى خىتايدىن سورىغىلى كەلدۇق. بىزگە رۇخسەت قىلىڭلار. خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ ئىشىكى ئالدىدا نارازىلىق نامايىشى باشلىغان ئۇيغۇر ياشلار تۈرك ساقچىلىرى تەرىپىدىن خىتاي ئەلچىخانىسىدىن يۈز مېتىر ئۇزاقلىققا يۆتكىۋېتىلدى. بۇ بايانات ئاخىرلاشقاندىن كېيىن، تۈركىيە ياخشى پارتىيەسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى رىدۋان ئۇز ئەپەندى، پارلامېنت ئەزاسى شېنول سونات خانىم ۋە پارلامېنت ئەزاسى فاھرەتتىن يوقۇش ئەپەندىلەر باشتا كۆپ ساندا پارتىيە رەھبەرلىرى خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ ئالدىغا بېرىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ دەۋاسىنى قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ بايانات بەردى. رىدۋان ئۇز ئەپەندى باياناتىدا مۇنداق دېدى.

بىز ياخشى پارتىيەسى رەھبەرلىرى، پارلامېنت ئەزالىرىمىز شەرقىي تۈركىستانلىق قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ھەقلىق دەۋاسىنى قوللاشنى داۋاملاشتۇرىمىز. بىز نامايىش جەريانىدا بۇرۇندىن تارتىپ ئىزچىل ھالدا ئۇيغۇرلارنى قوللاپ كېلىۋاتقان پارلامېنت ئەزاسى فاھرەتتىن يوقۇش ئەپەندىگە مىكروفون ئۇزاتتۇق. ئۇ لاگېر قۇربانلىرىنىڭ يېقىنلىرىنى بۇرۇندىن تارتىپ قوللاۋاتقانلىقىنى، بۇنىڭغا سۈكۈتتە تۇرۇۋاتقانلارنىڭ خىتاي ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىققا شېرىك بولغان بولىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى. Doğu Türkistan Türklüğünün insanca yaşayacağı بىز ياخشى پارتىيەسى شەرقىي تۈركىستان خەلقى ئەركىنلىككە ئېرىشكىچە ئۈچ مىليون ئۇيغۇر لاگېردىن قويۇپ بېرىلگىچە ئۇيغۇرلار ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا داۋام قىلىمىز. شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارىتا سۈكۈتتە تۇرۇۋاتقانلار بۇ جىنايەتكە شېرىك بولغان بولىدۇ. ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدىكى خەۋەرلەردە كۆرسىتىلىشىچە مىشېل باچېلېت خانىم يىگىرمە ئۈچىنچى مايدىن يىگىرمە سەككىزىنچى مايغىچە ئېلىپ بارىدىغان زىيارىتى جەريانىدا گۇاڭجۇ ئۇنىۋېرسىتېتىدا نۇتۇق سۆزلەيدىكەن، ئۇيغۇر رايونىنىڭ قەشقەر، ئۈرۈمچى شەھىرىنى زىيارەت قىلىدىكەن ۋە شەنبە كۈنى مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى چاقىرىپ، بۇ قېتىملىق زىيارىتىنى ئاخىرلاشتۇرىدىكەن. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى. يېقىندا روسىيەنىڭ سانكىت پېتربورگ شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن ھەربىي نەيزىلىشىپ جەڭ قىلىش تۈرى بويىچە دۇنيا مۇسابىقىسىگە قازاقىستانلىق ئۇيغۇر ياش مونېردىن ئەكرەم قاتنىشىپ مىس مېدالغا ئېرىشكەن تۆۋەندە قازاقىستاندىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغاندىن بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات ئاڭلايسىلەر. قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرى تەنھەرىكەتنىڭ ھەر خىل تۈرلىرى بويىچە جۇمھۇرىيەت ۋە خەلقئارا دەرىجىدە كۆپلىگەن مۇۋەپپەقىيەتلەرگە ئېرىشمەكتە. ئۇلارنىڭ ئىچىدە بىر نەچچە مەرتەم دۇنيا چېمپىيونى بولغانلارمۇ بار بولۇپ، ئۇلار ياش ئۆسمۈرلەرگە ئۈلگە بولماقتا. يېقىندا رۇسىيەنىڭ سانكت پېتېربۇرگ شەھىرىدە ئۆتكەن تەنھەرىكەتنىڭ ئاز ئۇچرايدىغان مۇتلەق ھەقىقىي كۈرەش، يەنى ھەربىي نەيزىلىشىپ جەڭ قىلىش تۈرى بويىچە دۇنيا مۇسابىقىسى بولۇپ ئۆتكەن ئىدى. ئۇنىڭغا ئىككى مىڭ تۆت، ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىللىرى تۇغۇلغان ئوغۇل ۋە قىزلار ھەم ئۇلاردىن چوڭ ئەرلەر بىلەن ئاياللارمۇ تاللاپ ئېلىنغان. مۇتلەق ھەقىقىي كۈرەشنىڭ خەلقئارا كېڭىشى ئۇيۇشتۇرغان مەزكۇر دۇنيا مۇسابىقىسىگە رۇسىيە، ئەزەربەيجان، ئەرمەنىيە، بېلارۇسىيە، گۇرۇزىيە، قازاقىستان، قىرغىزىستان، مولداۋىيە، موڭغۇلىيە، سېربىيە، سۈرىيە ۋە تاجىكىستان بولۇپ، ئون ئىككى مەملىكەتتىن ئۈچ يۈزدىن ئوشۇق تەنھەرىكەتچى قاتناشقان. ئاممىۋى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، مەزكۇر مۇسابىقىدە ئومۇمىي نەتىجە بويىچە رۇسىيە بىرىنچى ئورۇننى، قازاقىستان ئىككىنچى ئورۇننى، ئەرمېنىيە ئۈچىنچى ئورۇننى ئىگىلىگەن. قازاقىستان كوماندىسى تەركىبىدە ئۇيغۇر تەنھەرىكەتچىلىرىمۇ قاتناشقان بولۇپ، شۇلارنىڭ بىرى ئالمۇتى ۋىلايىتى ئەمگەكچىقازاق ناھىيەسى قىزىل شەرق يېزىسىنىڭ ياش تەنھەرىكەتچىسى مۇنىردىن ئەكرەم ئۈچىنچى ئورۇنغا ئېرىشىپ، مىس مېدال بىلەن تەقدىرلەنگەن. بىز مۇنىردىن ئەكرەمنىڭ دادىسى مۇختەرجان سەيدۇللايېۋ ئەپەندى بىلەن ئالاقىلەشكىنىمىزدە ئۇ مۇنداق دېدى. مۇنىردىن كىچىكىدىن سپورتقا قىزىقىپ، توققۇز يېشىدا سپورتنىڭ چېلىش تۈرى بويىچە مەھەللىمىزدە سپورت زال يوق بولغاچقا، ئۈچ يىل قوشنا يېزا بايسېيىتقا قاتناپ مەشىق قىلىپ يۈردى. كېيىن يېزىمىزدا ئابلىكىم ئاكام سايدۇللايېف دېگەن ئۆزىنىڭ فابرىكىسىنىڭ جىھاز ياسايدىغان بىر چېتىنى بوشىتىپ، يۇرتىمىزغا سپورت زال ياساڭلار دەپ سوۋغا قىلدى. يۇرتىمىز بىر بولۇپ، كۈچ چىقىرىپ ئۇنى ياساپ پۈتەردۇق. شۇندىن بېرى مانا ئۇنىڭغا ئۆزىمىزنىڭ ۋە قوشنا مەھەللىلەرنىڭ ياشلىرى كېلىپ مەشىقلىنىۋاتىدۇ. پولات داناخونوف دېگەن ترېنېرىمىز ئىككى يىل مابەينىدە بالىلارنى مەشىقلەندۈرۈپ كېلىۋاتىدۇ. مۇنىردىننىڭ چېلىشىش بىلەن شۇغۇللىنىپ كېلىۋاتقىنىغا بەش يىل بولدى. مۇشۇ مەھەللىمىزنىڭ بالىسى تۇرسۇنمۇھەممەت مۇشۇ يېڭى يىل ئالدىدا ماڭا كېلىپ سپورتنىڭ يېڭى تۈرى چىقتى، ۋويېننى رۇكاپاشكا بوي دېگەن، شۇنىڭغا ئاستانادا بولىدىغان مۇسابىقىگە بالاڭنى قاتناشتۇراي دېگەن ئىدى. شۇنىڭ بىلەن مەھەللىمىزدىن تۆت-بەش بالىنى ئاپىرىپ قاتناشتۇردى. شۇ يەردە ئوغلۇم قازاقىستان چېمپىيونى بولۇپ كەلدى. بۇنىڭغا بىز ناھايىتى خۇشال بولدۇق. بۇ يىل يەنە قوستاناي شەھىرىگە تەكلىپ قىلىپ، ئۇ يەردە بىرىنچى ئورۇن ئىگىلەپ، سپورت ماھىرى ئاتىغا كاندىدات بولدى. يېقىندا ئۇ رۇسىيەگە بېرىپ، برونزا مېدال ئېلىپ كەلگىنىمۇ قاتتىق خۇشال بولدۇق. مۇشۇ يەردە بارلىق ياقتىن قوللاپ-قۇۋۋەتلىگەن يۇرتۇمغا، ئاساسەن ياشلىرىمىزغا چەكسىز رەھمىتىمنى ئېيتىمەن. كېلەچەكتە ئۇ ئون بىرىنچى سىنىپنى پۈتتۈرۈپ ئوقۇشقا چۈشىمەن دەيدۇ، بىراق ھازىرچە بىرەر كەسىپنى تاللاپ ئالمىدى. ئىگىلىشىمىزچە، يېزىنىڭ ئىلگىرىكى يىگىت بېشى مەرھۇم نۇراخۇن مەتباقىيېۋ، ھازىرقى يىگىت بېشى نۇرئەخمەت ئابدۇللايېف، قېيىمبەگ نۇرىدىنوف ۋە باشقىلارنىڭ رەھبەرلىكىدە يېزىنىڭ ياشلىرى ھەم چوڭلىرى بىرلىشىپ سالغان تەنھەرىكەت زالى ھازىر مەخسۇس كىيىم-كېچەك ئالماشتۇرىدىغان ۋە يۇيۇنىدىغان بۆلۈملىرى، مەشىقلىنىش زالى، شۇنداقلا باشقىمۇ ھاجەتلىك نەرسىلەرگە ئىگە كەسپىي تەنھەرىكەت زالىغا ئايلانغان. ئۇنىڭغا يېزىدا ياشاۋاتقان بارلىق مىللەتلەرنىڭ بالىلىرى كېلىپ، تەجرىبىلىك تىرېنېرلارنىڭ قول ئاستىدا مەشىقلىنىدىكەن. مۇنىردىن ئەكرەم ئىككى مىڭ يەتتىنچى يىلى ئالمۇتا شەھىرىدە تۇغۇلغان، كېيىنچە ئاتا-ئانىسى بىلەن ئۆز يۇرتى قىزىل شەرق يېزىسىغا كۆچۈپ كەلگەن. ئۇ شۇ يېزىدىكى مۇختەر ئەۋەزوف نامىدىكى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ توققۇزىنچى سىنىپىنى تاماملىغاندىن كېيىن، شۇ جايدا مەشىقلىنىپ كەلمەكتىكەن. ئۇ ئون بىرىنچى سىنىپنى تاماملىغاندىن كېيىن، ئۆزى ئارمان قىلغان ئالىي ئوقۇش يۇرتلىرىدا ئوقۇشنى خالايدىكەن ھەم تەنھەرىكەت بىلەن شۇغۇللىنىشنى يەنىلا داۋام قىلماقچىكەن. رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزى تەركىبىدىكى تەنھەرىكەت كومىتېتىنىڭ رەئىسى ئەكرەم نۇردۇنوف ئەپەندى يىگىرمە تۆتىنچى ماي كۈنى ئۆزىنىڭ ئورۇنباسارلىرى، شۇ جۈملىدىن چېلەك رايونى تەنھەرىكەت كومىتېتىنىڭ رەھبىرى مەسىمجان مەخسۇم ئوغلى بىلەن ئەمگەكچى قازاق ناھىيەسىنىڭ چېلەك يېزىسىغا بېرىپ، چېلەك رايونىنىڭ تەنتەربىيە ساھەسىنى كۆتۈرۈۋاتقان، ياشلارغا ئۈلگە كۆرسىتىۋاتقان تەنھەرىكەتچىلەر بىلەن ئۇچرىشىپ، ئۇلارنى تەقدىرلەش مۇراسىمى ئۆتكۈزگەنلىكىنى تىلغا ئالدى. مەلۇماتلارغا قارىغاندا، قازاقىستان ئۇيغۇرلىرى پەقەت قازاقىستان ئۈچۈنلا ئەمەس، بەلكى ئەينى ۋاقىتلاردا سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىغا شان-شەرەپ كەلتۈرگەن ئابدۇرېشىت ئابدۇراخمانوف، زاكىر توختىيېف، غوپۇر توختىيېف، ھىمىت توختاخۇنوف قاتارلىق داڭلىق ئۇيغۇر تەنھەرىكەتچىلىرى بىلەن پەخىرلىنىدىكەن. ھازىر ئۇلار تەنھەرىكەتنىڭ ھەر خىل تۈرلىرى بويىچە يېتىلىپ چىقىۋاتقان ئۇيغۇر ياشلارنى ماددىي ۋە مەنىۋى قوللاپ-قۇۋۋەتلەپ كەلمەكتە. بۇ پروگراممىنى ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۈچۈن ئالمۇتىدىن ئويغان تەييارلىدى. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.